ຖ້າຜູ້ໃດທຸກເພາະໂສກເສົ້າ ເຫງົາ ແລະ ວຸ່ນວາຍ ຖ້າຫາກຢາກຫາຍ ຫັນມາຟັງລາຍການ ສະຕິມາປັນຍາເກີດ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນວິທີແກ້ທຸກໃຫ້ແກ່ທຸກໆທ່ານໄດ້ ພ້ອມທັງແຜ່ຄວາມສຸກໃຫ້ໂຕເອງ ແ ລະ ສັງຄົມອີກດ້ວຍ ສຸດສູສັງ ລະພະເຕ ປັນຍັງ ຟັງດ້ວຍດີ ຍ່ອມຈະເກີດປັນຍາ ເຊີນຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ສະຕິມາປັນຍາເກີດ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ຜູ້ເປັນບໍລົມຄູຂອງເທວະດາ ແລະ ມະນຸດທັ ງຫຼາຍ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະທຳ ທີ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າໄດ້ຕັດໄວ້ດີແລ້ວ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພະອະລິຍະສົງ ຜູ້ປະຕິບັດດີ ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງ ຂໍນ້ອມຄາລະວະ ແລະ ຂໍໂອກາດພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານ ທ່ານຜູ້ຮູ້ທັງຫຼາຍ ຈະເລີນ ພອນທ່ານສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ທີ່ກຳລັງຮັບຟັງລາຍການທຳມະຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ກໍເປັນປະຈຳທີ່ທ່ານທັງຫຼາຍຈະໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງສຽງພະອາຈານ ພ້ອມດ້ວຍພະເດດພະຄຸນຍາພໍ່ຄຳໄພ ເຊິ່ງວ່າທຸກໆວັນອັງຄານເນາ ະ ທີ່ທ່ານທັງຫຼາຍຈະໄດ້ຍິນ ເຊິ່ງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານີ້ ທາງພະເດດພະຄຸນຍາພໍ່ຄຳໄພ ເພິ່ນກະໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງທິດຕ່າງໆ ອ່າ ເຊິ່ງໃນຄັ້ງພຸດທະການນີ້ ຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍໃນຍຸກນັ້ນນີ້ ເພິ່ນນີ້ ມັກນິຍົມກັນ ຕາມຄວາມເຊື່ອວ່າ ການໄຫວ້ທິດຕ່າງໆນີ້ ເປັນສິລິເປັນມົງຄົນ ສຳລັບບຸກຄົນໃດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແຕ່ວ່າໃນທາງພຸດທະສາສະໜານີ້ ເພິ່ນກໍໄດ້ອະທິບາຍເຖິງວ່າ ທິດທີ່ໄຫວ້ແລ້ວ ເອີ ເກີດສິລິເກີດມົງຄົນນີ້ ກ ະໄດ້ແກ່ວ່າ ທິດເບື້ອງໜ້ານີ້ ກະໄດ້ແກ່ມານດາບິດາ ທິດເບື້ອງຂວາ ກະໄດ້ແກ່ຄູບາອາຈານ ທິດເບື້ອງຫຼັງ ກະໄດ້ແກ່ບຸດພັນລະຍາ ທິດເບື້ອງຊ້າຍ ໄດ້ແກ່ມິດສະຫາຍ ທິດເບື້ອງຕ່ຳ ໄດ້ແກ່ ເອີ ກຳມະກອນ ຜູ້ຄົນຮັ ບໃຊ້ໄປຊີ້ ແລ້ວກະທິດເບື້ອງສູງນີ້ ກະຄືໄດ້ແກ່ນັກບວດ ສະມະນະຊີພາມຫຍັງຕ່າງໆ ອັນນີ້ຖືວ່າໃນທາງ ພຸດທະສາສະໜານີ້ ພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ພະອົງໄດ້ຕັດເທດສະໜາສອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນໃນຍຸກນັ້ນ ໃຫ້ໄ ດ້ຍິນໄດ້ຟັງວ່າ ການໄຫວ້ນີ້ ໃຫ້ ໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງແບບນັ້ນ ອ່າ ເຊິ່ງວ່າໃນ ໃນນັ້ນກໍຄືພະອົງກໍຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງເລື່ອງຂອງ ການທີ່ວ່າການໃຊ້ຊີວິດ ການດຳເນີນຊີວິດ ອາ ວ່າເຮັດແນວໃດມັນຈະເປັນສິລິເປັນມົງ ຄົນແກ່ໂຕເອງແບບຊີ້ ເຊິ່ງວ່າໃນນັ້ນນີ້ ພະອົງນີ້ໄດ້ສະແດງທຳ ທີ່ ທີ່ ທັງທີ່ເປັນ ອັນບຸກຄົນທີ່ເຮັດໄປແລ້ວນີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສື່ອມກະມີ ແລະກະທຳທີ່ບຸກຄົນເຮັດໄປແລ້ວເຮັດໃຫ້ຈະເລີນກະມີ ອັນນີ້ພຸດທະອົງຈະ ຊີ້ທັງຝ່າຍທີ່ເສື່ອມ ແລະກະຝ່າຍທີ່ຈະເລີນ ອາ ເຊິ່ງວ່າຜູ້ຄົນໃນຍຸກນັ້ນນີ້ ຄວາມເຫຼື່ອມລ້ຳ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ອາ ຊົນຊັ້ນນີ້ມີຫຼາຍ ອາ ເພາະສະນັ້ນວ່າຜູ້ຄົນນີ້ໃຊ້ຊີວິດໄປ ບາງຊົນຊັ້ນບາງວັນນະນີ້ກະລ ຳບາກຍາກແຄ້ນແບບຊີ້ ບາງຊົນຊັ້ນວັນນະນີ້ກະຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍແບບຊີ້ ອາ ເຊິ່ງວ່ານີ້ການໃຊ້ຊີວິດແບບນັ້ນນີ້ ແນ່ນອນວ່າເມື່ອເຖິງຈຸດທີ່ອີ່ມໂຕໄປນີ້ ກະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນນັ້ນເກີດຄວາມເບື່ອໜ່າຍ ເກີດຄວາມແ ບບຫຍໍ້ທໍ້ໃນຊີວິດ ອາ ເຊິ່ງເມື່ອຕອນເຖິງຄາວນັ້ນເອງ ພຸດທະສາສະໜາກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງວ່າພຸດທະເຈົ້ານີ້ກໍໄດ້ຕັດສອນ ອາ ວ່າທຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເສື່ອມເປັນຄືແນວໃດແບບຊີ້ ເຊິ່ງວ່າຫຼາຍຄົນຫຼາຍທ່ານກະ ໄດ້ຍິນມາຫຼາຍເນາະ ອາ ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍຄືວ່າ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າເປັນທຳທີ່ເອີ້ນວ່າອະບາຍະມຸກ ອາ ທຳທີ່ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ຄົນເສື່ອມຄົນຈິບຫາຍແບບຊີ້ ອາ ອະບາຍະມຸກນີ້ເຮົາໄດ້ຍິນຢູ່ຕະຫຼອດ ອືມ ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ຄູບ າອາຈານເອົາມາ ມາເປັນຄຳເວົ້າຫຼາຍລັກສະນະ ຫຼາຍໆຄຳເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອວ່າຈະໃຫ້ທ່ານທັງຫຼາຍນີ້ໄດ້ຊຶມຊັບ ໄດ້ຮັບຮູ້ເອົາ ເອີ ດ້ວຍຮູບແບບພາສາຄຳເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ລ ອງຟັງເບິ່ງວ່າອະບາຍະມຸກນີ້ເພິ່ນກ່າວໄວ້ ເຊິ່ງໃນນີ້ເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ມີຢູ່ 6 ປະການກະຄື 1 ໄດ້ແກ່ການດື່ມນ້ຳເມົາ 2 ການທ່ຽວກາງຄືນ ສາມ ທ່ຽວເບິ່ງການຫຼິ້ນ ສີ່ມານີ້ຫຼິ້ນການພະນັນ 5 ຄົບຄົນຊົ່ວເປັນມິດ 6 ນີ້ເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານໃນການເຮັດວຽກງານ ອະທິບາຍຂະຫຍາຍຄວາມກໍຄືວ່າ ຄຳວ່າອະບາຍ ແປວ່າສະຖານະ ອັນທີ່ຫາຄວາມຈະເລີນບໍ່ໄດ້ ຄຳວ່າມຸກຂະນີ້ແປວ່າປາກ ຫຼືວ່າຊ່ອງທາງ ອາ ຖ້າເອົາສອງຄຳມາລ ວມເຂົ້າກັນກະຄືໝາຍເຖິງວ່າ ປາກແຫ່ງຄວາມເສື່ອມ ປາກທາງແຫ່ງຄວາມເສື່ອມແບບຊີ້ ຄວາມເສຍຫາຍ ຄວາມຫຼົ້ມຈົມ ຄວາມຈິບຫາຍແບບຊີ້ ເຊິ່ງວ່າພຸດທະອົງນີ້ມັກຕັດເທດສະໜາສອນ ອາ ການດື່ມນ້ຳເ ມົາ ອັນໄດ້ແກ່ ສຸລາເມໄລ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດໃນລັກສະນະດຽວກັນ ອັນນີ້ເພິ່ນເອີ້ນວ່າຈັດເຂົ້າໃນປະເພດດຽວກັນ ອັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນດື່ມໄປແລ້ວເກີດຄວາມປະໝາດ ຫຼືວ່າເປັນເຫດ ຂອງຄວາມເສື່ອມເສຍ ອັນ ນີ້ເປັນປະການທີໜຶ່ງ ປະການທີສອງນີ້ກະທ່ຽວກາງຄືນ ອາ ເຊິ່ງຄົບຜູ້ຄົນໃນຍຸກນັ້ນນີ້ຈະທ່ຽວ ທ່ຽວບ້ານນັ້ນບ້ານນີ້ແບບຊີ້ ອືມ ຫຼືວ່າຕາມຮ້ານມີຫຍັງຕ່າງໆ ຖ້າທຽບ ທຽບໃສ່ໃນຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ກະບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ອັນ ແຕກຕ່ າງຫຍັງກັນຫຼາຍ ອາ ເຊິ່ງວ່າມັນກໍມີສະຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາທ່ຽວຄືກັນ ການທ່ຽວກາງຄືນ ການທ່ຽວເບິ່ງການຫຼິ້ນຕ່າງໆ ການຫຼິ້ນການພະນັນ ເຊິ່ງວ່າຖ້າເວົ້າເຖິງວ່າ ການໄປເຮັດແບບນັ້ນ ການໃຊ້ຊີວິດແບ ບນັ້ນ ມັນເປັນໂທດບໍ ພຸດທະອົງໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ເຊັ່ນວ່າ ການດື່ມນ້ຳເມົາ ອາ ມັນມີໂທດຄືແນວໃດ ພຸດທະອົງໄດ້ຕັດເທດສະໜາສອນວ່າ ການດື່ມນ້ຳເມົານີ້ມີໂທດຢູ່ 6 ສະຖານະ ຄື 1 ໄດ້ແກ່ເສຍຊັບ ເພິ່ນວ່າ ອາ ກ ານທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ເລື້ອຍນີ້ ໜຶ່ງ ເຮົາຈະເສຍຊັບ ອາ ເພາະວ່າການດື່ມນ້ຳເມົາແຕ່ລະຄັ້ງນີ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນໄປຊື້ ອືມ ແຮງດື່ມຫຼາຍທໍ່ໃດ ກໍແຮງໄດ້ຈ່າຍຫຼາຍແບບຊີ້ ອາ ເຊິ່ງເຮົາຈະເຫັນວ່າພຽງແຕ່ການດື່ມໃ ຫ້ເປັນຢານີ້ກະເປັນແບບໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າການດື່ມ ດື່ມບໍ່ໄດ້ ກິນບໍ່ໄດ້ແບບຊີ້ ກະມີການເທຖິ້ມ ເຮັດຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍແບບຊີ້ ອາ ເສຍເງິນເສຍທອງໄປຊື່ໆ ອືມ ເພາະສະນັ້ນວ່າການທີ່ໄປເຮັດແບບນັ້ນ ມັນກະເຮັດໃຫ້ ສິ່ງທີ່ເຮົາຫາມາໄດ້ ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ນີ້ ກະຊິສູນຫາຍໄປ ອາ ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍເບິດເນື້ອເບິດໂຕແບບຊີ້ ອາ ແລ້ວກະໂທດສະຖານະຢ່າງທີສອງ ກະຄືເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດການຜິດຖຽງກັນ ທະເລາະວິວາດ ກາ ນຕ່ອຍຕີກັນແບບຊີ້ ເຊິ່ງວ່າແນ່ນອນວ່າເຮົາດື່ມໄປແລ້ວ ເຮົາກະຂາດສະຕິໄປ ອາ ເວົ້າກັນສຽງຄ່ອຍກໍເປັນສຽງດັງ ສຽງດັງກະກາຍເປັນການຮ້າຍ ການຜິດກັນແບບຊີ້ ອາ ທີ່ສຸດກໍຄືຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຄືການຕີກັ ນ ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍກັນ ຂ້າລັນຟັນແທງກັນ ອັນນີ້ແນ່ນອນມັນຕ້ອງເສື່ອມ ອາ ເສື່ອມເສຍທີ່ສຸດ ຂາດສະຕິ ຂາດປັນຍາແບບຊີ້ ສາມມາ ອາ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າໂທດຢ່າງທີສາມນີ້ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກ ອາ ເ ກີດໂລກ ເກີດພະຍາດຕ່າງໆ ເອີ ໂລກທາງຕາ ໂລກທາງ ອາ ພິດສຸລາ ເອີ ເຮື້ອຮັງແບບຊີ້ ໂລກຕັບແຂງເປັນຕົ້ນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານ ອາ ເສຍເງິນຊື້ກິນແລ້ວຍັງບໍ່ແລ້ວ ຍັງຈະຕ້ອງມາເສຍເງິນ ຮັກສາໂລຄາພະຍາດຕ່າງໆອີກ ເອີ ທີ່ສຸດກໍຄືຈະຕ້ອງເສຍຊີວິດກ່ອນເວລາອັນສົມຄວນແບບຊີ້ ສີ່ມາ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຕຳໜິຕິຕຽນ ເພາະຄົນເມົານີ້ ອາ ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເອີ ເຮັດສ່ວ ນຫຼາຍກະເຮັດໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີນັ້ນແຫຼະ ເອີ ເຊັ່ນວ່າ ຄັນຖ້າຫາກຮຸນແຮງ ກະຄືສາມາດທຳລາຍຮອດບິດາມານດາຂອງຕົວເອງ ວ່າຊີ້ ລົບຫຼູ່ຄູບາອາຈານ ອາ ພະເຈົ້າພະສົງ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆນີ້ ອາ ຄົນເມົານີ້ຈະເ ປັນແບບນັ້ນ ອາ ແລະກະຢ່າງທີ 5 ນີ້ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ບໍ່ຮູ້ຈັກຄວາມລະອາຍ ອາ ທຳມະດາວ່າຄົນປົກກະຕິນີ້ມີ ຈະມີຄວາມລະອາຍ ແຕ່ວ່າເວລາຄົນເມົາມານີ້ ຈະບໍ່ມີຄວາມລະອາຍຫຍັງ ອາ ຢ່າງທີ່ວ່າມາແລ້ວ ວ່າ ທາງເສື່ອມເສຍນີ້ມັກເຮັດ ມັກສະແດງອອກທີ່ສຸດ ອາ ຈຶ່ງຫຼາຍຄົນຫຼາຍທ່ານຈະເຫັນນະວ່າ ອາ ເວລາຄົນເມົາມາໃນສະຖານະ ຫຼືວ່າພຶດຕິກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈະເກີດຂຶ້ນແບບນີ້ ຢ່າງທີ 6 ນີ້ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ບັ່ນ ທອນກຳລັງສະຕິປັນຍາ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ອາ ຄັນແມ່ນປັນຍາຊົນ ວິນຍູຊົນນີ້ ຈະເປັນຄົນມີປັນຍາ ຮັກສາໂຕເອງ ອາ ຮູ້ຈັກພໍປະມານໃນການບໍລິໂພກແບບຊີ້ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນປັນຍາຊົນ ຫຼືວ່າມີປັນຍາໄປໃນທ າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແບບຊີ້ ກໍຈະບໍ່ສຳນຶກ ກໍຈະບໍ່ກັບໂຕເອງ ອາ ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງໂຕເອງແບບຊີ້ ນີ້ຄືໂທດແຫ່ງການ ອາ ດື່ມນ້ຳເມົາ ເພິ່ນວ່າ ອາ ຢ່າງທີສອງມາ ອາ ທ່ຽວກາງຄືນມີໂທດເປັນແບບໃດ ແບບຊີ້ ພຸດທະອົງ ໄດ້ສະແດງໄວ້ວ່າ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ກະຄືວ່າ ຊື່ວ່າບໍ່ຮັກຕົວເອງ ອາ ການທ່ຽວກາງຄືນນີ້ ອາ ເພາະການໄປທ່ຽວກາງຄືນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກຜູ້ທີ່ເປັນອັນທະພານ ຄົນຮ້າຍ ອີ່ຫຍັງຕ່ າງໆ ປຸ້ນຈີ້ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເອີ ເກີດຈາກສິ່ງອື່ນໆແບບຊີ້ ເຮົາຈະເຫັນ ເອີ ໄປທ່ຽວນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມປອດໄພຫຍັງເລີຍ ອາ ອາດຈະເກີດອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນ ດ້ວຍວ່າການໄປທ່ຽວກາງຄືນນີ້ ແນ່ນອນຕ້ອງ ມີເລື່ອງຂອງມຶນເມົາເຂົ້າມາ ເອີ ຢ່າງທີ່ເຮົາຈະເຫັນກັນຫຼາຍໆ ເກີດອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນແບບຊີ້ ຕາມຂ່າວຕາມຂ່າວ ສອງມານີ້ ຄົນທີ່ຄິດທ່ຽວກາງຄືນນີ້ ຈະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຮັກ ບໍ່ຮັກໂຕເອງ ແລະ ຕໍ່ມາກະ ຄືບໍ່ຮັກລູກ ບໍ່ຮັກເມຍ ຄັນຖ້າຫາກຄົນມີລູກມີເມຍເນາະ ຫຼືວ່າຄົນ ຄົນບໍ່ມີກະຄືບໍ່ຮັກພໍ່ຮັກແມ່ແບບຊີ້ ອ່າ ບໍ່ປົກປ້ອງ ບໍ່ຄຸ້ມຄອງບຸກຄົນທີ່ໂຕເອງຮັກແບບຊີ້ ເພາະວ່າມົວແຕ່ໄປທ່ຽວກາງຄືນ ອ່າ ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນ ເປັນ ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ອ່າ ຮັກສາ ອ່າ ນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງຂອງໂຕເອງແບບຊີ້ ຢ່າງທີສາມມາ ຜູ້ທີ່ໄປທ່ຽວກາງຄືນນີ້ ກໍໄດ້ຊື່ວ່າເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ຮັກສາຊັບໂຕເອງ ອ່າ ບໍ່ຮັກໂຕເອງ ບໍ່ຮັກບຸກຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໂຕເອ ງ ແລ້ວຍັງບໍ່ຮັກຊັບໂຕເອງບາດນີ້ ອ່າ ແນ່ນອນວ່າການຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍແບບຊີ້ ແນ່ນອນຈະຕ້ອງສູນເສຍຢ່າງດຽວ ອ່າ ເພາະສະນັ້ນວ່າເຮົາຮູ້ແລ້ວ ເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນເນາະ ຢ່າງທີສີ່ມາ ກໍໂທດຂອງການ ທ່ຽວກາງຄືນນີ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນນີ້ລະແວງ ອ່າ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນນີ້ບໍ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຮົາ ອ່າ ເພາະວ່າເຮົາໄປທ່ຽວກາງຄືນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນເວລາກາງຄືນກໍດີ ກາງເວັນກໍດີ ແມ້ກະທັ້ງຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ໆໂຕຂອງເຮົາ ເອງ ຈະບໍ່ໄວ້ວາງໃຈເຮົາ ວ່າເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່ ອ່າ ຈະໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ດີບໍ່ ອືມ ຈະເອົາຊັບ ເອົາມີຫຍັງໄປໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍບໍ່ ອ່າ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງວ່າຄົນອື່ນຈະສົງໄສວ່າເຮົານີ້ໄປລັກໄປງັດແງະບໍ່ແບບຊີ້ ອັ ນນີ້ຜູ້ຄົນຈະບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ແລະກະຢ່າງທີ 5 ຄົນທີ່ທ່ຽວກາງຄືນນີ້ ມັກຈະຖືກໃສ່ຄວາມ ອ່າ ເມື່ອເປັນອັນນັ້ນ ແນ່ນອນວ່າເວລາເລື່ອງເກີດຂຶ້ນມານີ້ ຜູ້ທີ່ທ່ຽວກາງຄືນນີ້ຈະຖືກ ໂທດກ່ອນໝູ່ ກໍຄືຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາກ່ອນວ່າ ຜູ້ນີ້ມາຫຍັງ ໄປຫຍັງເດິກດື່ນທ່ຽງຄືນແບບຊີ້ ອ່າ ເພາະສະນັ້ນວ່າລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນໂທດ ອືມ ຢ່າງທີ 6 ມາ ກະຄືບຸກຄົນຜູ້ຕິດທ່ຽວກາງຄືນນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມລຳບາກ ເອີ ທາງກາຍກໍດີ ທາງໃຈກໍດີ ອ່າ ເພາະວ່າ ການທີ່ໄປແບບຊັ້ນ ມັນຈະເກີດຄວາມເມື່ອຍຄວາມເພຍແບບຊີ້ ເວລາເປັນໃຫ້ຫາຜົນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ນີ້ຄືໂທດຂອງບຸກຄົນຜູ້ຕິດທ່ຽວກາງຄືນ ຂໍ້ທີ 2 ເນາະ ສາມມາ ອ່າ ທ່ຽວເບິ່ງການຫຼິ້ນ ມີໂທດ 6 ປະການຄືກັນ ພະພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນກ່າວໄວ້ 1 ເຮັດໃຫ້ ໄປທີ່ນັ້ນທີ່ນີ້ ເອີ ໄປທາງທີ່ໃດກະເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເປັນໂທດຢ່າງທີ່ວ່າ ເອີ ແລະກະສອງມາ ເປັນ ເປັນຄົນທີ່ຂັບຮ້ອງທີ່ໃດ ໄປ ໄປໃສ່ ກະຄືມີພຶດຕິກຳທີ່ມັນ ມັນສໍ່ອອກວ່າ ໂ ຕເອງຈະມີບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ບໍ່ດີນັ້ນເອງ ອາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໄປເບິ່ງການລຳ ການຂັບຮ້ອງ ການດີດສີຕີເປົ່າ ອາ ເສພາເພງ ຫຼືວ່າຄອນເສີດມີຫຍັງຕ່າງໆ ອາ ມັກເຮັດໃຫ້ ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂທດ ບໍ່ ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ເນາະ ອາ ເພາະວ່າສ່ວນຫຼາຍ ຄົນ ຄົນໃນຍຸກນັ້ນນີ້ເຂົາເຈົ້າຈະຫຼົງເພີດເພີນແບບຊີ້ ເພາະວ່າພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນເຫັນເຫດການທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນເນາະ ວ່າການທີ່ໄປທ່ຽວແບບຊັ້ນ ມັນ ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົານີ້ເສື່ອ ມເສຍ ອາ ແລະ ກະພະອົງນີ້ຈະຊີ້ໂທດວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນ ເອີ ເປັນຄືແນວໃດ ເມື່ອໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງແລ້ວ ບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນເຂົາເຈົ້າກໍ ເກີດດວງປັນຍາວ່າ ການທີ່ພະອົງກ່າວມານີ້ ເອີ ແລ້ວ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນນີ້ໄດ້ ທຽບຄຽງກັບການດຳເນີນຊີວິດຂອງຕົວເອງວ່າ ມັນແມ່ນອີ່ຫຼີບໍ່ ແບບຊີ້ ອາ ເມື່ອທຽບຄຽງໄປແລ້ວ ກໍຮູ້ເຫັນວ່າຕົວເອງປະພຶດຕົນແນວໃດແບບຊີ້ ອາ ແລະ ໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ອາ ແລະ ກ ະຢ່າງທີສີ່ນີ້ ການເຫຼັ້ນການພະນັນ ອາ ການເຫຼັ້ນການພະນັນນີ້ ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຫຼັ້ນການພະນັນນີ້ ເມື່ອຊະນະຄົນອື່ນແລ້ວ ກໍເຮັດ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນນີ້ກໍ່ກຳກໍ່ເວນແກ່ໂຕເອງ ອາ ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ເສຍຊັບໄປແລ້ວນີ້ ແນ່ນອ ນວ່າຈະຕ້ອງມີຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ອາ ກໍ່ກຳກໍ່ເວນແກ່ໂຕເອງ ເຮັດໃຫ້ຊັບຂອງໂຕເອງເສຍໄປແບບຊີ້ ອາ ເຖິງເຮົາຈະໄປຊະນະຄົນອື່ນກໍຕາມ ຫຼືວ່າເຮົາບໍ່ຊະນະ ເຮົາແນ່ນອນ ເຮົາກໍຕ້ອງເສຍຊັບໄ ປ ອາ ແລະ ກະແນ່ນອນວ່າຄົນທີ່ຫຼິ້ນການພະນັນນີ້ ຄົນອື່ນນີ້ຈະບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອຖື ອາ ບໍ່ເຊື່ອຖ້ອຍຟັງຄວາມມີຫຍັງ ເກີດການດູໝິ່ນ ການປະໝາດແບບຊີ້ ອາ ແລະ ກະບໍ່ເປັນທີ່ຮັກ ອາ ເປັນ ບໍ່ເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈຂອງຄົນອື່ ນ ອາ ເຊັ່ນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າຈະໄປກ່ຽວດອງ ອາ ເປັນລູກເປັນເຂີຍຄົນອື່ນ ຄົນອື່ນກໍບໍ່ໄວ້ວາງໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ ອັນນີ້ເພິ່ນເອີ້ນວ່າບຸກຄົນທີ່ມັກຫຼິ້ນການພະນັນ ແນ່ນອນເກີດໂທດ ອາ ກໍ່ກຳກໍ່ເວນແບບຊີ້ ຢ່າງທີຫ້າ ມາ ຄົບຄົນຊົ່ວເປັນມິດ ບຸກຄົນທີ່ມີປັນຍານີ້ຈະ ຈະເລືອກຄົບໝູ່ ອາ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ເສື່ອມເສຍນີ້ ໃຊ້ຊີວິດໄປທີ່ມັນມີບັນຫາແບບຊີ້ ກໍເລື່ອງຂອງການຄົບມິດກໍສຳຄັນ ການຄົບມິດທີ່ບໍ່ດີນີ້ ເອີ ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂທດຄືແນວໃດແ ບບຊີ້ ອາ ກອນບູຮານເພິ່ນວ່າ ຄົບຄົນພານ ຄົນພານພາຜິດ ເພິ່ນວ່າ ຄົບບັນດິດ ບັນດິດພາຫາຜົນແບບຊີ້ ຫາຄວາມຈະເລີນແບບຊີ້ ອາ ເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ການຄົບຄົນຊົ່ວເປັນມິດນີ້ ໜຶ່ງຄື ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນນັກເລ ງການພະນັນເນາະ ອາ ສອງມານີ້ເປັນນັກເລງເຈົ້າຊູ້ ສາມມານີ້ເປັນນັກເລງເຫຼົ້າ ແບບຊີ້ ອາ ສີ່ເປັນນັກເລງ ອາ ລໍ້ລວງດ້ວຍຂອງປອມ ແບບຊີ້ ຫ້າມາເປັນຄົນ ອາ ສໍ້ໂກງ ອາ ຂີ້ຕົວະສໍ້ໂກງວ່າຊີ້ ແລະກະຢ່າງທີ ຫົກນີ້ເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນແຂງກະດ້າງ ອາ ອັນນີ້ຄົນດີໆ ເວລາໄປຄົບມິດບໍ່ດີນີ້ ແນ່ນອນວ່າ ອາ ຈະກາຍເປັນສະຖານະແບບນັ້ນ ອາ ອັນນີ້ຄັນຖ້າວ່າ ບຸກຄົນໃດເນາະ ອາ ຫາກ ຖ້າຫາກວ່າເຄີຍເຮັດ ເມື່ອທຽບຄຽງໃ ສ່ໂຕເອງແລ້ວວ່າ ໂອ້ ການທີ່ເຮົາໄປຄົບມິດ ອາ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນກໍດີ ຕາມຫ້ອງລະຫ້ອງການກໍດີ ແບບຊີ້ ອາ ຄັນຖ້າຫາກວ່າເຮົາຮູ້ຈັກເລື່ອງມິດ ມິດດີ ມິດທີ່ນຳປະໂຫຍດມາແກ່ເຮົາ ຄັນຖ້າມິດບໍ່ດີ ກະພາໃຫ້ເຮົາເສື່ອມ ແບບຊີ້ ອາ ກະຕ້ອງ ຕ້ອງຮູ້ຈັກເລືອກເຟັ້ນເອົາ ອາ ແລະກະຢ່າງທີຫົກມານີ້ ເລື່ອງຂອງຄວາມກຽດຄ້ານ ອາ ເຮັດວຽກງານ ແບບຊີ້ ເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານ ມັກງ່າຍ ແບບຊີ້ ເອີ ມີໂທດຄືແນວໃດ ອາ ເພິ່ນກ່າວໄວ້ວ່າ ຄົນທີ່ຂີ້ຄ້ານນີ້ ມັກອ້າງ ອາ ໜາວໂພດ ອືມ ໄວ້ກ່ອນຈະຄ່ອຍຊິເຮັດ ແບບຊີ້ ອາ ສອງມານີ້ກໍຄືອ້າງວ່າຮ້ອນໂພດ ແບບຊີ້ ອາ ເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ ແບບຊີ້ ຢ່າງທີສາມມາກໍຄືວ່າ ຖ້າໄວ້ ອາ ມື້ອື່ນຊະ ມື້ນີ້ມັນຄ່ ຳແລ້ວ ອືມ ມັນແລງແລ້ວ ແບບຊີ້ ນີ້ຄືຂໍ້ອ້າງ ອາ ແລະກໍຢ່າງທີສີ່ມາກໍຄືອ້າງ ອາ ວ່າຍັງເຊົ້າຢູ່ ແບບຊີ້ ອາ ຫາກອ້າງ ອ້າງຫັ້ນອ້າງນີ້ ອ້າງເວລາ ອືມ ຢ່າງທີຫ້າມາກະຄືວ່າ ບໍ່ມີແຮງໄປເຮັດ ຫິວຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ໄດ້ກິນບໍ່ ໄດ້ຢາກເທື່ອ ແບບຊີ້ ອາ ແລະກະຢ່າງທີ 6 ຄື ອ້າງວ່າບໍ່ມີ ອາ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພ້ອມ ອາ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີແຮງເທື່ອ ແບບຊີ້ ອືມ ອ້າງຫັ້ນອ້າງນີ້ ອັນນີ້ເພິ່ນເອີ້ນວ່າຄົນທີ່ກຽດຄ້ານ ຈະມີ ຈະມີຂໍ້ອ້າງຕ່າງໆ ມີເງື່ອນໄຂນັ້ນເງື່ ອນໄຂນີ້ ແບບຊີ້ ອັນນີ້ເຊິ່ງເປັນ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ວ່າ ບຸກຄົນ ອາ ໃນຄັ້ງນັ້ນນີ້ເສື່ອມຄືແນວໃດ ອືມ ຢ່າງທີ່ກ່າວມາວ່າ ອະບາຍະມຸກຄືປາກທາງແຫ່ງຄວາມເສື່ອມ ຢ່າງທີ່ຫຼາຍຄົນຫຼາຍທ່ານໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຢູ່ຕະຫຼ ອດ ອືມ ເຊັ່ນວ່າເປັນຄົນມັກດື່ມນ້ຳເມົາ ທ່ຽວການ ເອີ ທ່ຽວກາງຄືນ ເບິ່ງການຫຼິ້ນ ຫຼິ້ນການພະນັນ ພົບຄົນບໍ່ດີເປັນໝູ່ເປັນເພື່ອນ ແລ້ວກະຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກເຮັດງານແບບຊີ້ ອາ ເມື່ອເກີດຂຶ້ນແລ້ວເສື່ອມແນ່ນອນ ອາ ພຸດທະເຈົ້ານີ້ໄດ້ຕັດເທດສະໜາສອນຜູ້ຄົນໃນຄັ້ງນັ້ນນີ້ ບາງຄົນບາງທ່ານນີ້ມີການປ່ຽນແປງໄປ ບາງຄົນບາງທ່ານນີ້ກະສາມາດ ເອີ ຍົກຈິດຍົກໃຈໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ເອີ ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນຫຼັກສິນຫຼັກທຳແບບຊີ້ ອາ ເປັນຄົ ນທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມຈະເລີນໃຫ້ແກ່ໂຕເອງໄດ້ ນີ້ເອີ້ນວ່າທຳຫົກປະການທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນນັ້ນເສື່ອມ ຖ້າຫາກເຮັດໄປ ຖ້າ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມເດ້ ຄັນເຮັດ ເຮັດໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນ ແນ່ນອນວ່າຈະຕ້ອ ງຈະເລີນໄດ້ ອາ ການກ່າວທຳມາກະສົມຄວນແກ່ເວລາເນາະ ອາ ອາ ຕໍ່ໄປກໍຈະໄດ້ເປີດສາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງຫຼາຍຮ່ວມສົນທະນາ ອາ ຖ້າຫາກສິ່ງໃດຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຄັກແນ່ເທື່ອ ໂດຍມີພະເດດພະຄຸນ ຍາພໍ່ ຄຳໄພ ເພິ່ນກໍພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ ອາ ຄຳຕອບຫຍັງຕ່າງໆໄດ້ເນາະ ໂດຍ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງອະບາຍະມຸກຕົວນີ້ ມັນເປັນທາງໃຫ້ຄົນຫຼົງຫຼາຍ ອະບາຍະມຸກເຂົ້າມາແລ້ວ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງຄືການທ່ຽວຫຼິ້ນ ຫຼື ການດື່ມກິນຂອງເມົາຊີ້ ມັນມີຢູ່ 6 ຢ່າງ ການດື່ມກິນຂອງເມົາ ທ່ຽວຫຼິ້ນກາງຄືນ ການເ ບິ່ງການຫຼິ້ນ ຫຼິ້ນການພະນັນ ຄົບຄົນຊົ່ວເປັນມິດ ກຽດຄ້ານທຳງານ ລ້ວນແລ້ວຈະເປັນໃຫ້ຄົນຫຼົງໝົດ ເຮົາລອງມາສັງເກດເບິ່ງວ່າ ຄົນເຮົານີ້ ຜູ້ທີ່ເຂົາ ສິວ່າຈັ່ງໃດອາຈານ ຍາກຈົນບໍ ຫຼືວ່າ ຫຼືວ່າ ອາ ຍາກໄຮ້ບໍ ວ່າ ຈັ່ງໃດກໍໄດ້ເນາະອາຈານເນາະ ວ່າຍາກຈົນບໍ ຍາກໄຮ້ນີ້ ຄົນທີ່ວ່າ ອາ ຂາດວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ເຄື່ອງໃຊ້ ເປັນເສື້ອຜ້າອາພອນ ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ເປັນເຂົ້ານ້ຳປັດໄຈນີ້ລະ ພວກທີ່ຂາດນີ້ ໃນອະບາຍະມຸກຫົກຢ່າງມັ ນຕ້ອງມີຢ່າງໜຶ່ງເດ້ອາຈານ ຈຶ່ງຈະຂາດໄດ້ເດ້ ເຊັ່ນວ່າໂຕສະ ໂຕສຳຄັນທີ່ສຸດໃນອະບາຍະມຸກຫົກຢ່າງກໍຄືຂີ້ຄ້ານນີ້ອາຈານ ຄ້ານນີ້ບໍ່ໄດ້ກິນຫຍັງເດ ອື ໄດ້ກິນກໍບໍ່ພໍຄືຄືໝູ່ແລ້ວເນາະ ບໍ່ຄືໝູ່ແລ້ວເນາະ ເຮັດຄ້າ ນນີ້ ຄ້ານທຳໄຮ່ໄຖນາ ຄ້ານໄປຄ້າໄປຂາຍ ຄ້ານອອກແຮງງານເລີຍນະ ໂອ ມັນຫາຍ ເສຍຫາຍ ເພິ່ນຈະເວົ້າວ່າປາກທາງແຫ່ງຄວາມເສື່ອມ ຫັ້ນວ່າປາກທາງແຫ່ງຄວາມເສື່ອມນີ້ກໍຄືວ່າ ເຮົາເຂົ້າໄປບ່ອນນັ້ ນແລ້ວ ເດີນເຂົ້າສູ່ຄວາມເສື່ອມຕົງນັ້ນ ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຂໍໃຫ້ ອາ ຜູ້ທີ່ຫວັງຄວາມຈະເລີນໃນໂຕເອງ ໃຫ້ລະງັບເລື່ອງ ລະງັບແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນພຸ້ນລະ ຄືເຮົາເປັນພໍ່ແມ່ ພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານບາດນີ້ ເຮົາຕ້ອງເນັ້ນເລື່ ອງອັນອະບາຍະມຸກນີ້ ແກ່ພວກລູກຫຼານ ລູກສິດຂອງເຮົານີ້ ໃຫ້ລົດນ້ອຍຖອຍລົງ ຫຼືວ່າບໍ່ໃຫ້ມີແຮງດີ ອາ ຄືຕົວຢ່າງຄືອັນວ່າມາ ຂີ້ຄ້ານເນາະ ແລ້ວຍັງບໍ່ພໍ ໜັກເຂົ້າມາອີກຄືການດື່ມກິນຂອງເມົານີ້ອາຈານ ອາ ຄັນ ກິນຂອງເມົາແລ້ວມັນເປັນຈັ່ງໃດ ຕົ້ນເຫດມັນຫາຍເສຍຊັບບໍ ອາຈານວ່າເນາະ ແທ້ ເສຍຊັບຢ່າງດຽວແລ້ວໄຄເດ້ ເສຍຮອດສຸຂະພາບ ເລື່ອງກິນຂອງເມົາ ເສຍຮອດສຸຂະພາບ ເສຍຮອດອັນຄວາມດີ ຄວາມ ຈະເລີນຂອງເຮົາດ້ວຍ ເສຍການງານ ເສຍຄວາມນັບຖືຂອງຜູ້ອື່ນເນາະອາຈານເນາະ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງວ່າ ພໍ່ຂີ້ເຫຼົ້ານີ້ເນາະ ພໍ່ເມົາເຫຼົ້ານີ້ນະ ມັນຊິບໍ່ບໍ່ເອົາອັນຄວາມຮູ້ໃດຊິມາສົ່ງເສີມ ມາສິດສອນໃຫ້ລູກເດີ້ ອາ ເຊົ້າແບນເຢັນແບນ ມັນກະກິນຢູ່ຕະຫຼອດ ແລ້ວລູກຈະເກີດຄວາມອັນໃດຂຶ້ນມາ ອາຈານວ່າເນາະ ລູກຫັ້ນນະ ເຫັນພໍ່ກິນເຫຼົ້າເຊົ້າມື້ແລງ ບາງບາງຄົນກໍຊິເຮັດຄືພໍ່ນະ ເອີ ມັນກໍຊິເອົາແບບນັ້ນເນາະອາຈາ ນເນາະ ຄັນຄົນດີນີ້ກໍຊິບໍ່ພໍໃຈເນາະ ອາ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຈັ່ງຊີ້
ມັນຊິເອົາແບບຢ່າງຫັ້ນນະ ລູກເຕົ້າຊິເອົາແບບຢ່າງຫັ້ນນະ ຄັນພໍ່ນີ້ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນ ຫາເບ້ຍຫາເງິນ ອາ ໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ໃນການພໍດີເນາະ ລູກມັນກໍຈະເອົາ ເອົາແບບຢ່າງຫັ້ນລະວ່າ ເພາະວ່າພໍ່ແມ່ເປັນແບບໃຫ້ແກ່ ລູກແກ່ເຕົ້ານະ ສະນັ້ນຈັ່ງວ່າເຮົາ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ກໍຄືວ່າເຮົາຕ້ອງ ກຳຈັດຕົວເອງກ່ອນເນາະ ກຳຈັດຕົວເອງກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງໄປສອນຜູ້ອື່ນໄດ້ ຕົວເອງບໍ່ມີອະບາຍະມຸກເລີຍ ສ່ວນຫຼາຍນີ້ພໍ່ແມ່ນີ້ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ກິນເຫຼົ້າເມົ າຢາ ອາ ແຕ່ວ່າຂີ້ຄ້ານກະມີເນາະ ອາ ຄືເພິ່ນວ່າຫຍັງເກາະ ການນອນຫັ້ນນະອາຈານ ສະມະນະນີ້ນອນ 4 ບໍ ເສດຖີນອນ 5 ບໍ ຄົນທຳມະດານອນ 6 ຢາຈົກນອນຕະຫຼອດວັນ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະອາຈານ ຄືສະມະນະ ສ ະມະນະຊີພາມເຮົານີ້ ນອນແຕ່ 4 ຊົ່ວໂມງ ອືມ ນອນແຕ່ 4 ຊົ່ວໂມງເດ້ ແລ້ວນັ້ນກະທຳງານ ຄືພະພຸດທະເຈົ້ານີ້ເພິ່ນເປັນ ອາ ພະອະຣະຫັນ ເປັນພະອະຣະຫັນແລ້ວ ເພິ່ນກໍນອນແຕ່ ແຄ່ວ່າ 4 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກນັ້ນເພິ່ ນກໍທຳງານ 20 ຊົ່ວໂມງ ນະ ວ່າຊິ ສະມະນະນອນ 4 ເສດຖີນອນ 5 ເສດຖີນີ້ມັນ 5 ໂມງ 4 ໂມງມັນຕື່ນແລະເນາະ 5 ໂມງເນາະ ເສດຖີເນາະ ເພື່ອເວົ້າເລື່ອງ ອາ ການຄ້າການຫາເງິນຂອງເຂົາ ກິນກໍບໍ່ເປັນໂມງເ ປັນເວລາເລີຍ
ກິນກໍກິນ

ບໍ່ຮູ້ຈັກເວລາ ກິນແລ້ວກໍນອນ ນອນແລ້ວກໍກິນ ຊັ້ນນະ ສະນັ້ນ ອະບາຍຍະມຸກນີ້ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ເອີ ປິດກັ້ນ ປິດກັ້ນຄວາມຈະເລີນ
ອືມ ບາງເທື່ອກໍເຫັນຄູບາອາຈານເພິ່ນເອົາໄປຂຽນວ່າຜີຫົກໂຕ ເອີ ໂດຍໆ ວ່າຜີຫົກໂຕ ກໍໄດ້ຜູ້ຄົນສົນໃຈເດ້ ຜີຫົກໂຕນີ້ມັນມີຫຍັງແດ່ ເອີຍ ອ່າ ຜີໂຕທີ 1 ເຮັດຫຍັງ ວ່າຊີ້ ຄົນກໍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ວ່າຊີ້ ຂ້ອຍບອກວ່າ ເອີ ມັນຫຼາຍວິທີການທີ່ເພິ່ນເອົາມາສອນ ໂດຍ ເອີ ຕອນນີ້ເຮົາມີເວລາເນາະ ຮ່ວມສົນທະນາກັນ ສູນສາມສູນ ສອງພັນແປດ ສອງໜຶ່ງ ອ່າ ເບີເກົ່າເບີເດີມ ສາມາດສົນທະນາໄດ້ ເຊິ່ງເວລາທາງລາຍການປະມ ານ 20 20 ນາທີ ອ່າ ຈັ່ງວ່າເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ເພາະວ່າເປັນ ເປັນທຳສຳລັບ ອ່າ ຄະລາວາດ ອ່າ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄະລາວາດ ອາຈານ ມີບາງ ບາງບ່ອນບາງທີ່ ແຕ່ມັນກໍສິມີໜ້ອຍຢູ່ ພະຍັງຊື້ເລກນະ ຍັງຊື້ຫວຍນະ ພະຍັງຊື້ຫ ວຍກະມີຢູ່ ອ່າ ສະນັ້ນ ມັນກະເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ໂຍມອີກດ້ວຍ ມັນບໍ່ຄວນນະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຊື້ຫວຍຊື້ເລກ ບອກເລກ ບອກ ບອກເບີ ບອກໄພ້ ອັນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ມັນກະນຳຄວາມເສື່ອມມາຄືກັນ ອ່າ ຂ້ານ້ອຍເຄີຍມີໂຍ ມຖາມຫຼາຍຄັ້ງ ຂໍຕົວດີໄດ້ໄໝ ວ່າຊັ້ນເດ້ ໄປ ໄປເທື່ອໜຶ່ງ ກໍໄປຢ່າງມີກຽດເດ້ ເປັນເພາະພະຜູ້ໃຫຍ່ເພິ່ນພາໄປ ແຕ່ວ່າເຂົາຮູ້ວ່າຂ້ານ້ອຍເປັນພະລາວ ອືມ ເຂົາກໍຖາມວ່າ ອໍ ຫຼວງພໍ່ມາແຕ່ໃສລະ ມາ ມາແຕ່ວຽງ ຈັນນະ ເປັນຄົນລາວ ອໍ ໜ້າຈະໄດ້ຂອງດີມາເນາະ ອໍ ດີ ມີໆ ມີຂອງດີກໍມີ

ຂອງດີເນຍ ອັນທີໜຶ່ງກໍຄືຄິດດີ ອ່າ ສອງມາກໍຮຽນດີ ສາມມາກໍເວົ້າດີ ສີ່ມາກໍທຳດີ ຫ້າມາກໍຄົບຄົນດີ ຫົກມາໄປສູ່ສະຖານທີ່ດີ ນີ້ດີທີ່ສຸດແລ້ວ ວ່າ ໂອ້ ອັນນີ້ຄືງ່າຍເກີນໄປ ວ່າຊັ້ນລະວ່າ ນະ ໃຈຂອງເພິ່ນນັ້ນ ຢາກໃຫ້ບ ອກຫວຍນະ ໂດຍ ໃຈກໍ ເພິ່ນວ່າຂອງດີ ໂຕດີໆ ເພິ່ນວ່າໂຕດີ ເປັນຫຍັງວ່າຂະເຈົ້າຈະຄ່ອຍ ອັນ ຕັ້ງຄວາມຫວັງກັບ ອັນ ນັກບວດ ວ່ານັກບວດນີ້ຄືສິຝັນດີ ວ່າຊີ້
ໂດຍ ກໍ ກໍຄືຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ອາຈານ ຕົວຢ່າງເລີຍນະ ສິ່ງທີ່ຮ້າຍໆນັ້ນນະ ເອົາເຂົ້າມາວັດເລີຍເນາະ ຄົນຕາຍບໍ ເອີ ຕາຍອີຫຍັງ ຕາຍໂຫງຕາຍຫ່າອີຫຍັງ ຢາກເຂົ້າມາວັດ ຫຼືວ່າເຫດ ເຫດຮ້າຍຕ່າງໆ ມັນເປັນອີຫຍັງ ກໍ ເພິ່ນຮ້ອງວ່ານິມິດບໍ ອາຈານ ຫຼືອີຫຍັງນະ ມັນຝັນເຫັນບໍ ຫຼືເຫັນເລືອດຕົກບໍ ຫຼືວ່ານັ້ນນະ ເຂົ້າມາແກ້ໄຂຢູ່ທີ່ວັດ ຂອງດີບໍ່ເອົາມາເດ້ ເປັນເພາະວ່າ ຂອງດີບໍ່ເອົາມາ ເພາະວ່າຢູ່ວັດເປັນ ເປັນສິ່ງທີ່ທຳໃຫ້ຄົນຜູ້ ອື່ນດີ ເປັນທີ່ແກ້ໄຂເລື່ອງຄວາມຊົ່ວໃຫ້ເປັນດີນັ້ນນະ ແລະ ຂອງອັນດີໆ ເອີ້ນວ່າ ການລື່ນເລີງ ການເບິ່ງສິ່ງຂອງງາມໆ ເຂົາບໍ່ເຂົ້າມາ ມີແຕ່ຄົນ ອາຈານ ຄົນລູກດີນີ້ ລູກເປັນຜູ້ດີ ຜູ້ຮູ້ ຜູ້ເກັ່ງ ຜູ້ເອີ ຟັງຖ້ອຍຟັງຄວາ ມ ເຂົາບໍ່ມາບວດເນາະ ເອົາຄົນເກເລ ທີ່ວ່າສອນບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຈັ່ງເຂົ້າມາວັດ ໂອ້ຍ ສົ່ງອາຈານຊາຍສອນໃຫ້ແດ່ວ່າ ຄົນທີ່ມາບວດນີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ດີວ່າຊັ້ນ ໂດຍ ເຂົາກໍຮຽກວ່າຊັ້ນນະ ຫາກິນບໍ່ກຸ້ມປາ ກ ເຂົາວ່າຊັ້ນເດີ ໂດຍ ອໍ ເປັນແບບນັ້ນເນາະ ກະເລີຍຖືກ ຖືກເບິ່ງພຽງກັນໄປເລີຍວ່າ ເອີ ຄົນທີ່ມາບວດດ້ວຍສັດທາບໍ ບາດຊິ ກະຖືກເບິ່ງໄປຄືວ່າ ໂອ້ຍ ຄົນບໍ່ທາງໄປແລ້ວລະມາບວດ ໂດຍ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາມັກເ ວົ້າຈັ່ງຊັ້ນລະ ອາ ສະນັ້ນ ຖ້າວ່າເລື່ອງນີ້ນີ້ເນາະ ຫາກວ່າຜູ້ໃດສົນໃຈຢາກສອບຖາມ ຢາກປຶກສາ ຢາກ ອາ ຮຽນຮູ້ນີ້ ກໍຂໍຄວາມ ອາ ຈະເລີນໃນສິນໃນທຳ ແລ້ວຄິດໃນໃຈຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍວ່າຕົວນີ້ແຫຼະ ແກ້ໄຂຕົວ ເອງບໍ່ໄດ້ນີ້ ກໍ ໂທລະສັບເຂົ້າມາໃນທາງສະຖານີວິທະຍຸຂອງເຮົາ ໃນລາຍການສະຕິມາປັນຍາເກີດ ດຽວນີ້ກໍພວກເຮົາຄື ຫຼວງພໍ່ພ້ອມດ້ວຍພະອາຈານຊາຍ ທ່ານກໍລໍຮັບສາຍຂອງທ່ານຢູ່ ເພື່ອຈະມີການໃຫ້ສົ ນທະນາປຶກສາຫາລືກັນໄດ້ ເພື່ອຈະແກ້ໄຂປັນຫາ ຕົວນີ້ມັນເກີດຈາກໃຈເນາະ ອາຈານເນາະ ໂດຍ
ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືເລື່ອງຂອງຈິດໃຈ ໂດຍ ເກີດຈາກຈິດໃຈເດີ ເປັນຫຍັງຈັ່ງວ່າຈິດໃຈມັນຄຶດໄປແບບນີ້ ມັນຫຼົງເນາະ ໂດຍ ເພິ່ນແຕ່ວ່າອັນທະພານ ພາສາວ່າອັນທະພານນີ້ ອັນທະໝາຍຄວາມວ່າມືດນະ ມືດ ໝາຍ ຄວາມວ່າມືດນີ້ກໍຄືວ່າມອງບໍ່ເຫັນ ມອງບໍ່ເຫັນທາງດີເດ ຄັນມອງບໍ່ເຫັນນີ້ ກໍຢຽບໄປທາງ ບໍ່ຖືກ ທາງທີ່ຜິດ ໄປທາງທີ່ຜິດ ພານກໍຄືອ່ອນ ພາລະຄືວ່າອ່ອນ ອ່ອນດ້ວຍປັນຍາ ອ່ອນດ້ວຍສະຕິ ອາ ມັນຈະເປັນອັນທະພ ານໄດ້ ເຮົາກໍມັກວ່າອັນທະພານ ອັນທະພານ ແຕ່ວ່າອັນທະພານທີ່ແທ້ແມ່ນຫຍັງ ເຮົາຈະວ່າອັນທະພານນີ້ຄືຄົນສະຕິປັນຍາອ່ອນນະ ແລ້ວກໍ ມືດ ຄຳວ່າມືດນີ້ກໍຄືບໍ່ເຫັນ ຄິດບໍ່ອອກ ຄິດບໍ່ພໍ້ ເພາະບໍ່ມີສຳປະຊັນຍະ ແ ລ້ວກໍບໍ່ໄດ້ຝຶກດ້ວຍ ດຽວນີ້ນີ້ທາງວັດ ເອີ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພິ່ນ ຊ່ວງນີ້ແຫຼະ ເປີດການອົບຮົມທຳ ອົບຮົມຈິດຕະພາວະນາ ອາ ມີຢູ່ຂ້ອນຂ້າງຈະເກືອບທຸກວັດ ອາ ແລ້ວວ່າ ຄັນຈະເວົ້າແທ້ກໍທຸກວັດຫັ້ນແຫຼະ ຖ້າວັດໃດ ບໍ່ເຮັດ ເຂົາກໍເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເນາະ ຢູ່ກິນໃຫ້ເບິ່ງເນາະ ຢູ່ກິນໃຫ້ເບິ່ງ ຖ້າວ່າວັດໃດມີການສອນພ້ອມ ເຂົາກະມີການເປີດງານ ອາ ກຳມະຖານ ສະມະຖະພາວະນາບໍ ຫຼືວ່າວິປັດສະນາພາວະນາບໍ ຫຼືວັດທີ່ໄດ້ ບໍ່ໄ ດ້ ບໍ່ໄດ້ເປີດງານຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນກໍຮັບມີການເທດສະໜາທຳ ເວລາຂຶ້ນບ້ານບໍ ອາ ເວລາວັນສິນວັນພະບໍ ເພິ່ນກະເທດ ຖ້າເຮົາຕັ້ງໃຈຟັງທຳ ເຮົາສົນໃຈເລື່ອງຟັງທຳ ເຮົາບໍ່ບອດ ເຮົາບໍ່ມືດຫັ້ນນະ ມັນກໍຮູ້ຊ່ອງທາ ງໄປ ຕາເຮົາກໍສະຫວ່າງຂຶ້ນມາ ສະຫວ່າງໃຈດ້ວຍແສງທຳ ສະຫວ່າງຕາດ້ວຍແສງໄຟ ເຮົາຕ້ອງຕ້ອງຄິດຈັ່ງຊັ້ນ ສະຫວ່າງຕາດ້ວຍແສງໄຟ ຄືວ່າການສົນທະນາເລື່ອງທຳ ເພິ່ນວ່າ ກາເລນະ ທຳມະສາກັດສ າ ດຽວນີ້ແມ່ນກາເລນະ ທຳມະສາກັດສາ ເນາະອາຈານ ແມ່ນລະ ເວລານີ້ເວລາການສົນທະນາທຳ ເພາະວ່າມີຄົບອົງ ຄືພະກໍມີສອງຮູບແລ້ວເນາະ ແລະ ໂຍມທີ່ປະກອບຈະ ເອີ ສຶກສາ ຈາກມາສອບຖາມບໍ ກໍມີ ມີສິດ ລະກະມີໜ້າທີ່ ລະກະມີເວລາພ້ອມ ອາ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມປຶກສາແກ່ພວກທ່ານທັງຫຼາຍ ຄັນຖ້າວ່າຢາກສົນໃຈ ຢາກອັນໃດ ຢາກໄດ້ໄດ້ຄວາມຮູ້ບໍ ອາ ທີ່ວ່າເຮົາຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮູ້ນະ ທີ່ຮູ້ແລ້ວກໍໃຫ້ມັນຮູ້ໄປຕື່ ມ ອາ ຄັນຮູ້ໄປຕື່ມແລ້ວ ເຮົາຈະ ບໍ່ມີຄວາມຜິດ ຄວາມຜິດເຮົານ້ອຍລົງ ຄວາມຜິດເຮົານ້ອຍລົງແລ້ວກໍຈະສະບາຍ ບຸນກຸສົນເກີດຂຶ້ນພ້ອມແລ້ວ ຈັ່ງວ່າ ກາເລນະ ທຳມະສາກັດສາ ເອຕະມັງຄະລະມຸດຕະມັງ ການ ສົນທະນາທຳຕາມການເປັນມົງຄຸນ ຜູ້ໃດຢາກໄດ້ມົງຄຸນ ບໍ່ຕ້ອງໄປຊອກຫາບ່ອນອື່ນດອກ ໂທລະສັບມາ ອາ ສູນສາມສູນ ສອງພັນແປດສອງໜຶ່ງກໍໄດ້ລະ ໜຶ່ງນາທີເທົ່ານັ້ນກໍໄດ້ລະ ເນາະອາຈານເນາະ
ກະຖືໄດ້ວ່າເຮົາ
ກໍຫຼາຍຄົນຫຼາຍທ່ານ ກໍມຸ່ງຫວັງທີ່ຢາກຈະໃຫ້ຊີວິດນີ້ມັນຈະເລີນ ອືມ ແຕ່ວ່າຊີວິດຈະເລີນນີ້ ບາງ ບາງກໍລະນີ ບາງອັນນັ້ນກະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ບາງກໍລະນີບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເທື່ອແບບຊີ້ ກໍຕ້ອງອາໄສຫຼັກທຳ ເອີ ເປັນ ຫຼັກນຳຊີວິດ ອາ ອັນນີ້ໄປແກ້ໄຂໃນຊີວິດ ອາ ຄ່ອຍປ່ຽນຄ່ອຍແປງໄປເລື້ອຍແບບຊີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເອີ ເຮັດປັບລະດີປັບໂລດນີ້ ກະລະ ບາງຄົນບາງທ່ານມັນກະບໍ່ ບໍ່ພ້ອມແບບນັ້ນນະ ເພາະສະນັ້ນວ່ າເຮົາ ເຮົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຢູ່ຕະຫຼອດນີ້ ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອຢູ່ວ່າຫຼາຍຄົນຫຼາຍທ່ານທີ່ຟັງນີ້ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີສັດທາ ອາ ໃນຄຳສອນ ແຕ່ວ່າໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ກໍຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າປະພຶດບໍ່ດີ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຟັງດອກ ໄດ້ຍິນ ໄດ້ຟັງພະເວົ້ານີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ສົນໃຈເລີຍ
ໃນພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນວ່າ ພຸດທະເຈົ້າທ່ານຕັດວ່າຈັ່ງຊີ້ ອາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຊາວນາຊາວສວນ ຊາວນາຊາວສວນນີ້ ເຂົາມີການປູກ ມີການຫວ່ານ ມີການປູກຫວ່ານ ປູກຕົ້ນໄມ້ຕົວຢ່າງວ່າຊັ້ນນະ ຄັນປູກຕົ້ນໄມ້ແລ້ວ ປູກລົງໄປແລ້ວ ມີຜູ້ໃດບໍສາມາດວ່າ ເອີ ຈົ່ງ ເອີ ເກີດດອກມື້ນັ້ນນະ ເກີດດອກດຽວນີ້ບໍ ຫຼືວ່າມື້ອື່ນນີ້ ມື້ຮືນີ້ ອາ ແລ້ວກໍເກີດໝາກມາມື້ ມື້ ມື້ໜ້າມື້ຮືນີ້ ຫຼືວ່າເດືອນນີ້ ຫຼືວ່າ ອາ ມື້ນັ້ນ ບໍ່ມີໃຜກຳນົດໄດ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນັກບວ ດນັກປະຕິບັດທຳຄືກັນ ພວກປະຕິບັດທຳຄືກັນ ອາ ທີ່ມາປະຕິບັດທຳ ມາສົນທະນາທຳ ມາຟັງທຳນີ້ ມີໃຜບໍ່ທີ່ຈະ ອາ ມີປະຕິຫານ ກຳນົດຈິດໃຫ້ບັນລຸມື້ນີ້ມື້ອື່ນ ບໍ່ ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ຈະໃຫ້ບັນລຸມື້ນີ້ມື້ອື່ນເປັນບໍ່ມີ ສະນັ້ນຈຶ່ງວ່າ ຟັ ງໄປ ສຶກສາໄປເນາະ ເປັນກໍສະສົມເນາະ ໂດຍ ສະສົມໄປເລື້ອຍໆ ຟັງໄປ ສຶກສາໄປ ຈັກໜ້ອຍມັນກໍຄ່ອຍຮູ້ມາ ສະສົມສຸຕະປັນຍາ ຄືການຟັງ ເອີ ໂດຍ ວ່າທຳບໍ່ເຊົາ ເອົາໄປເລື້ອຍໆ ເພາະສະນັ້ນວ່າ ຫຼາຍຄົນຫຼາ ຍທ່ານກະເຂົ້າໃຈວ່າ ເອີ ເຮົາຕ້ອງຟັງ ເພາະວ່າຄັນເຮົາເຂົ້າໃຈແລ້ວ ເຮົາກໍສາມາດມານຳໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງເຮົາໄດ້ ເອີ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດທັງປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ແບບຊີ້ ນີ້ກະຖືໄດ້ວ່າ ໂດຍສ່ວນຫຼາ ຍຄົນລາວເຮົານີ້ ມີວິຖີຊີວິດອີກແບບໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ ອາ ແຕ່ຈັດ ຈັດຢູ່ໃນເກນດີເລີຍ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ປະພຶດຕົນບໍ່ດີນີ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຟັງ ຢ່າງທີ່ຂ້ານ້ອຍວ່າມາ ຖ້າບໍ່ຟັງກໍຄືກັບວ່າເຮົາຢາກກິນເຂົ້າເປືອກ ແຕ່ບໍ່ ບໍ່ເຮັດນານີ້ນະ ບໍ່ເຮັດນາ ບໍ່ ບໍ່ປູກເຂົ້ານີ້ ຢາກກິນເຂົ້າເປືອກໄດ້ຈັ່ງໃດ ເຮົາບໍ່ ເຮົາຈະ ເຮົາຢາກມີເງິນນີ້ ເຮົາບໍ່ຄ້າຂາຍ ຄ້າຂາຍແລ້ວບໍ່ ບໍ່ປະຢັດ ບໍ່ປະຢັດ ຫຼືວ່າຄັນຫຼາຍຄົນຫຼາຍທ່ານໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງແລ້ວ ຢາກຈະສະເໜີແນະວ່ າ ຢາກຈະຟັງທຳໃນລັກສະນະແບບໃດແບບຊີ້ ກໍສາມາດ ອາ ສົ່ງຂ່າວ ອາ ເຂົ້າມາໄດ້ນະວ່າ ເອີ ຂ້ານ້ອຍຢາກຈະຟັງທຳ

ເອີ ເຊີນຟັງທາງວິທະຍຸ ໂດຍ ຄົນທີ່ເອົາອາຫານໃຫ້ໝູ່ກິນແລ້ວ ແຕ່ກະຈົ່ມ ບຸກຄົນຜູ້ນີ້ສິໄດ້ບຸນບໍ່ ຄັນຈົ່ມເປັນຈັ່ງໃດອາຈານ ໃຈບໍ່ດີບໍ່ ໃຫ້ແລ້ວໃຈບໍ່ດີບໍ່ ໂຕນີ້ກໍຕ້ອງເບິ່ງວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນເປັນ ເປັນຄົນທີ່ມີນິໄສແບບ ນັ້ນບໍ່ ໂດຍ ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າໂກກ ເວົ້າໂປກເປກໄປແບບຊີ້ນະຂ້ານ້ອຍ ຄືກັນກັບເວົ້າຮ້າຍແບບຊີ້ ໂດຍ ເອີ ກະຕ້ອງເບິ່ງວ່າອຸປະນິໄສຂອງບຸກຄົນຜູ້ນັ້ນເປັນຄືແນວໃດ ອາ ຖ້າວ່າລາວ ລາວເປັນຄົນນິໄສແ ບບຊັ້ນ ກະບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລາວຮ້າຍ ລາວຈົ່ມ ເອີ ແຕ່ວ່ານິໄສລາວເປັນແບບນັ້ນ ກໍຕ້ອງເບິ່ງອົງປະກອບກ່ອນວ່າເປັນຄືແນວໃດ ຄັນຫາກເອົາໄປແລ້ວ ທັງຈົ່ມ ທັງປ້ອຍ ທັງຮ້າຍ ທັງດ່າໄປຊີ້ນີ້ ອັນນີ້ມັນທັງໄ ດ້ບຸນທັງໄດ້ບາບເດ້ ທັງໄດ້ບຸນທັງບາບ ກໍ ກໍຄືສິແບບນາງນີ້ ນາງ ຄັນວ່າໃຫ້ແລ້ວ ອັນກ່ອນສິໄດ້ນີ້ ກ່ອນສິໄດ້ບຸນນັ້ນນະ ເພິ່ນວ່າໃຫ້ດ້ວຍນ້ຳໃສໃຈຈິງ ເພາະວ່າບຸນນັ້ນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເວົ້າຢ່າງອື່ນ ບຸນນັ້ນເພິ່ນວ່າມາ ແປພາສາເຄົ້າເດີມມັນວ່າມາຈາກ ອາ ປຸນ ປຸນ ແປວ່າ ປຸນຍະ ບໍນະ ແປວ່າການຊຳລະ ການຊຳລະຈິດໃຫ້ຂາວສະອາດ ນັ້ນເປັນບຸນຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຖ້າວ່າຈິດເຮົາເສົ້າໝອງ ເມື່ອໃຫ້ໄປແລ້ວ ເຮົາຈິດໃຈເສົ້າໝອ ງ ຢາກຮ້າຍຢາກດ່າບໍ ຢາກຈົ່ມຢາກວ່າບໍ ຢາກຕິສິນນິນທາບໍ ຄົນເຮົາ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນ ໃຈເຮົາບໍ່ ບໍ່ດີ ບໍ່ສະອາດແລະ ໃຈເສົ້າໝອງ ເອົາ ຫຼືວ່າຢາກໄດ້ ຕົວຢ່າງວ່າ ຢາກໄດ້ ຂໍຈັ່ງຊັ້ນຂໍຈັ່ງຊີ້ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈັ່ງ ຊັ້ນ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ໃຫ້ອາຫານສິ່ງນີ້ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈັ່ງຊັ້ນນະ ອັນນີ້ກໍແມ່ນການແລກປ່ຽນ ຍັງບໍ່ທັນແມ່ນບຸນແທ້ ບຸນແທ້ຄືວ່າໃຫ້ແລ້ວດີໃຈ ພໍໃຈ ທີ່ວ່າ ອໍ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເ ຂົາເຈົ້າແລ້ວ ອັນນັ້ນໝາຍວ່າບຸນທີ່ດີທີ່ສຸດ ເປັນບຸນທີ່ແທ້ ເພາະວ່າບຸນທີ່ແທ້ຕ້ອງແກ້ຄວາມໂລບ ຄວາມໂກດ ຄວາມຫຼົງໃຫ້ໄດ້ ຄືແກ້ບາບໃຫ້ມັນໄດ້ ແກ້ບາບໄດ້ແລ້ວ ຈິດໃຈເຮົາກໍສະອາດ ຈິດໃຈເຮົາກໍສະຫວ່າ ງ ຈິດໃຈເຮົາກໍສະຫງົບ ແລ້ວບຸນມັນຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍໆ ເໝືອນເຮົາເຮັດນາ ຫຼົກຫຍ້າບໍ ໄຖນາບໍ ແລ້ວ ອາ ປູກເຂົ້າໃສ່ແລ້ວ ກໍບໍ່ໃຫ້ມີ ອາ ຫຍ້າມີຫຍັງ ມີ ມີແຕ່ນ້ຳຈະໄດ້ຫຼໍ່ລ້ຽງໄປຊື່ໆນີ້ ກະເປັນບຸນໄດ້ນະ ຢ່າງທີ່ ຄົນເຮັດນີ້ ສ່ວນຫຼາຍນີ້ ຄັນເຮັດນຳພະກະເປັນແບບໜຶ່ງ ເຮັດນຳຜູ້ໃຫຍ່ໃນຄອບຄົວກໍເປັນແບບໜຶ່ງ ເຮັດນຳຄົນທຸກຍາກກໍເປັນແບບໜຶ່ງ ອາ ເປັນຫຍັງເຮັດນຳພະ ຄືຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ ເອີ ຫວັງຢາກໃຫ້ເປັນແບ ບນັ້ນແບບນີ້ ກະຄືເຮັດ ເຮັດໄປລະຫວັງພ້ອມ ແບບຊີ້ ເອີ ຫວັງຜົນໃຫ້ມັນເກີດ ຫວັງຜົນ ທຳບຸນຫວັງຜົນ ໂດຍ
ຄັນເຮັດໄປຊື່ໆເດຊັ້ນນະ ເອົາ ເຮັດໄປເພື່ອວ່າ ເອີ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້ຳຊູ ເອີ ໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ແບບຊີ້ ຄ້ຳຊູພະພຸດທະສາສະໜາຊ່ອຍ ແບບຊີ້ນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຫວັງຫຍັງຫຼາຍ ອາ ບໍ່ໄດ້ຫວັງວ່າ ເອີ ຂໍໃ ຫ້ຜູ້ຂ້າຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ແບບຊີ້ ຄັນບໍ່ໄດ້ດັ່ງຫວັງ ບາດນີ້ເປັນທຸກ ແບບຊີ້ ເປັນທຸກເດ້ ກົງກັນຂ້າມກັນ ໃຫ້ຄົນຂໍທານໄປແບບຊີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ຫວັງ ຫວັງວ່າ ໂອ ຂໍໃຫ້ຂ້ອຍແບບນັ້ນແບບນີ້ເດີ ກະບໍ່ໄດ້ຫວັງ ແຕ່ວ່າໃຫ້ໄປລະກໍຄືແ ລ້ວໄປ ກໍບໍ່ເປັນທຸກ ແບບຊີ້ ອາ ເພາະສະນັ້ນ ຄົນຈະເຫັນວ່າ ໂອ ເວລາໄປເຮັດກັບພະ ເປັນຫຍັງຄືຕັ້ງຄວາມຫວັງຫຼາຍແທ້ ແບບຊີ້ ອາ ຄັນເວລາເກີດເລື່ອງຂຶ້ນມາແບບຊີ້ ຫຼືວ່າບໍ່ໄດ້ດັ່ງທີ່ໂຕເອງຫວັງແບບຊີ້ ຢ່າ ງທີ່ຍາພໍ່ວ່າ ປູກລົງປັບ ລະຢາກໃຫ້ມັນໄດ້ກິນໝາກກິນໝາກກັບບາດ ໂດຍ ປູກເຂົ້າມັນກະຍັງຕ້ອງໄດ້ລໍເວລາ ເອີ ເກີດດອກເກີດຮວງ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ອາ ອັນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຖ້າເວລາອີກ ມັນເປັນໄປຕາມກົດເກນຂ ອງທຳມະຊາດນະ ອາຈານ ທຸກຢ່າງ ອາ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງວ່າ ອາ ປູກອີ່ຫຍັງ ປູກໝາກເຜັດບໍເນາະ ປູກໝາກເຂືອບໍນີ້ເນາະ ໂດຍ ແລ້ວປູກໝາກຕານບໍນີ້ນະ ເອົາ ເຮົາບໍ່ຄືກັນບໍລະ ໂດຍ ແມ່ນບໍລະອາຈານ ອາ ແຕ່ວ່າມັ ນກໍອອກແນວ ອອກໜໍ່ ອອກໝາກແທ້ໆ ຮອດກຳນົດມັນ ແນ່ນອນເລີຍ ໂດຍ ຄວາມໝາຍຂອງຍາພໍ່ກໍຄືວ່າ ການທີ່ເຮົາເລືອກປູກພືດແຕ່ລະພືດນີ້ ອາຍຸການໂຕໃດໄວ ໂຕໃດຊ້າ ໂຕໃດໄດ້ກິນໝາກຜົນໄດ້ໄວ ໂດຍ ໂຕ ໃດໄດ້ກິນໝາກຜົນຊ້າ ການເຮັດບຸນກໍຄືກັນ ຄືກັນອາຈານ ໂດຍ ຄືກັນ ເອີ ເຮັດບຸນປະເພດໃດໄດ້ຮັບຜົນໄວ ອືມ ອ່າ ແຕ່ວ່າມັນສົມມຸດວ່າເຮົາປູກ ເອີ ຜັກຫົມເນາະ ປູກຜັກກາດເນາະ ໂດຍ ມັນໄດ້ກິນໄວຢູ່ ແຕ່ວ່າມັ ນສະຫຼາຍໄວເດີ້ອາຈານ ໂດຍ ເນາະ ໄດ້ເຮັດປູກແລ້ວປຸບປຸບໄດ້ເຮັດຕື່ມ ໂດຍໆ ອ່າ ສາຍຫຼຸດໄປ ໂທເຂົ້າມາໃໝ່ກໍໄດ້ເນາະ ອ່າ ເວລາຂອງເຮົາຍັງມີຢູ່

ແຕ່ວ່າເຮົາເຄີຍທຳດີເລື້ອຍໆນີ້ຊິໄດ້ດີຢູ່ບໍ ອໍ ເຮັດດີຢູ່ເລື້ອຍຊິດີບໍ ແບບຊີ້ບໍ ເຈົ້າໆ ອ່າ ເຊີນຟັງທາງວິທະຍຸເນາະ ໂ
ດຍໆ ທຳດີເລື້ອຍໆ ໂດຍໆ ໂອ ມັນກໍດີເລື້ອຍໆແຫຼະເນາະ ຖ້າເຮົາບໍ່ທຳຊົ່ວໄປ ໄປລຶບ ໄປລົບນະ ໂດຍ ອືມ ກໍດີເດີ້ ເໝືອນກັບເຮົາ ອ່າ ຮັກສາເສື້ອຜ້າເຮົານະ
ເພິ່ນເອີ້ນວ່າການເຮັດບຸນນີ້ຄືການເຮັດດີ ກາຍເຮັດດີ ວາຈາເວົ້າດີ ໃຈຄິດດີ ອັນນີ້ບຸນກໍເກີດ 3 ທາງນີ້ ໂດຍ ກາຍເຮັດ ວາຈາເວົ້າ ໃຈຄິດ ອ່າ ເຮັດດີຈັດເປັນບຸນ ເຮັດບໍ່ດີຈັດເປັນບາບ ແບບຊີ້

ກາຍເປັນເສດຖີ ຈາກເສດຖີເປັນມະຫາເສດຖີ ແມ່ນແຫຼະ ມັນກໍເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆເນາະ ທຸກຢ່າງແຫຼະເນາະ ທຸກຢ່າງກໍເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຄ່ອຍມີຢູ່ເລື້ອຍໆ ໂດຍ ແນ່ນອນ ເຮັດດີກໍຕ້ອງໄດ້ດີແນ່ນອນ ບໍ່ຕ້ອ ງຫວັງ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງ ອ່າ ສົນໃຈອີ່ຫຍັງ ມັນ ເຮົາຈະທຳດີ ໂດຍໆ ກໍຖືວ່າເວລາທາງລາຍການຂອງເຮົາໝົດລົງພໍດີມື້ນີ້ ເອີ ທ້າຍທີ່ສຸດຂອງການກ່າວທຳ ກໍຂໍ ຄວາມຈະເລີນ ຄວາມຜາສຸກ ຄວາມຮົ່ມເຢັນ ຂໍຈົ່ງບັງເກີ ດມີແກ່ທ່ານສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ໂດຍທົ່ວໜ້າກັນທຸກຄົນທຸກທ່ານເທີ້ນ ສາທຸ